نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت قاتارلىق پروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. ئۆتكەن ھەپتىدىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا، ئۇيغۇر رايونىنىڭ شەھەر ۋە ناھىيە مەركەزلىرىدىكى ئاز بىر قىسىم نۇقتىلىق مەسچىتلەرنىڭ ھېيت مەزگىلىدە جامائەتكە ئېچىلغانلىقى، كۆپىنچىسىنىڭ تاقاق ھالىتىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە خەۋەر بەرگەن ئىدۇق. بۇ ھەپتىدىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ئاقسۇنىڭ ئايكۆل بازىرىدا ئەللىك ياشتىن يۇقىرىلارنىڭ ھېيت نامىزىغا قاتنىشىشىغا يول قويۇلغانلىقى، بۇ قائىدىنى بۇزغان بىر يۈز يەتمىش نەچچە كىشىنىڭ

ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە بۇ يىلقى ئىككى قېتىملىق ھېيت مەزگىلىدە شەھەر ۋە ناھىيە مەركەزلىرىدە دىنىي چەكلىمىلەر بەلگىلىك دەرىجىدە يۇمشىغان بولسىمۇ ئەمما يېزا بازارلاردا يەنىلا ئالدىنقى يىللاردىكىدەك قاتتىق ھالەتتە داۋاملاشقان كۆپىنچە يېزا بازارلاردا بۇرۇنقىغا ئوخشاشلا ھەر بىر ئائىلىدىن بىر ۋە بىر قانچە كىشى تۇتقۇندا بولغاچقا ئاھالە ھېيت كەيپىياتى ۋە ھېيت ئۆتكۈزۈش زۆرۈرىيىتىنىمۇ ھېس قىلمىغان ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ يەنە ئەسكەرتىشىچە خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ھەر قايسى ۋىلايەتلەر ھەتتا يېزا بازارلار بۇ ھېيت مەزگىلىدە ئۆز شارائىتىغا قاراپ بىر قىسىم پەرقلىق تۈزۈملەرنى چىقارغان بۇ تۈزۈملەردە مۇقىملىقنى چىڭ ساقلاش ئاتالمىش ئالدىنقى تۆت يىللىق ۋەقە چىقماسلىق ھالىتىگە كاپالەتلىك قىلىش بىرىنچى ئورۇندا تەكىتلەنگەن بۇ تەدبىرلەرنىڭ جەمئىيەتتە ئاتالمىش سەلبىي تەسىر پەيدا قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەسكەرتىلگەن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان يېزا بازار ساقچى خادىملىرى ۋەزىيەت ھەققىدە ھەرقانداق بىر ئۇچۇر بېرىشنى ئىزچىل ھالدا رەت قىلدى

كوچا چارلاش دۇكان ئارىلاش ۋە ئۆي ئاختۇرۇش شەكلىدە داۋام قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرلىكتە. قايەرلەرنى چارلاۋاتىسىز ئاساسلىق قانداق قانداق ئورۇنلارنى مەسچىتلەرنىمۇ كوچا دوقمۇشلىرىنىمۇ ماگىزىن بەدەملىك كوچا دوقمۇشلىرىنى بەزەن دۇكاننىمۇ چارلاپ قويىمىز دۇكان تەكشۈرۈپ تۇرۇپ مۇنداق يېمەكلىك ۋاقتى ئۆتۈپ كەتكەن ئىشلار بارمۇ يوقمۇ.

بۇ ئەللىك ياشتىن يۇقىرىدا شۇنداق بولغان چاغدا مەسچىتنىڭ بىر يېرىمى توشتىمۇ ياكى ئۈچتىن بىر قىسمىمۇ سىز بارغان مەسچىتتە مەسچىتنىڭ ئىچىگە بىز بەك كىرمىدىم لېكىن باشقا مانا سەپداشلىرىڭىز كىردىمۇ كىرگەنلەر بارمۇ ئىچىدە تۇرغانلار ئۇنى ئۇقمىدىم كىرگەنلەر بارمىكىن سىلەر ئاساسلىقى چەكلەشنى ئاساس قىلدىڭلار دېگەن گەپ ئەللىك ياشتىن تۆۋەنلەر كىرىپ كەتمىسۇن دەپ ئايكۆلدىكى ئاھالىلەردىن بىرىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە ساقچىلار ھېيت نامىزىدىن كېيىن شۇ ھېيت نامىزىغا قاتناشقان بارلىق كىشىلەرنىڭ ئۆي ۋە كىملىك رەسمىيەتلىرىنى ئاختۇرۇپ شۇ كىشىنىڭ يېشىنىڭ راستىنلا ئەللىك ياشتىن يۇقىرى ياكى ئەمەسلىكىنى سۈرۈشتە قىلغان كىملىكلىرىدە ئىككى خىل يېزىلىپ قالغان ياكى ئەللىك ياشتىن يۇقىرى دەپ يېزىلغان بولسىمۇ توغرىلىقى گۇمانلىق دەپ قارالغان بىر قىسىم كىشىلەر سوراق ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ساقچىخانىغا ئېلىپ كېتىلگەن يەنە بەزى ئاھالىلەرنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە ساقچىلار مەھەللىلەردىكى ئون ئائىلە باشلىقى نامىدىكى پايلاقچىلىرى ئارقىلىق مەسچىتكە بارماستىن ئۆيلىرىدە خۇپىيانە ھېيت نامىزى ئوقۇغانلارنى سۈرۈشتە قىلغان ۋە بۇ خىل گۇمان بىلەنمۇ مەھەللىدىن بىر قىسىم كىشىلەر بېشىغا قارا خالتا كىيدۈرۈلۈپ ئېلىپ كېتىلگەن ئايكۆل بازارلىق ساقچىخانىنىڭ يۇقارقى خادىمى ئايكۆلدە ئەللىك ياشتىن تۆۋەنلەر ھېيت نامىزى ئوقۇماسلىقتەك بۇ قائىدىنى بۇزغان يۈز نەچچە كىشىنىڭ نۆۋەتتە قاماقتا ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. ھازىر مۇشۇ ئەللىك ياشتىن تۆۋەنلەر ھېيت نامىزىنى ئوقۇماسلىق دېگەن قائىدىنى بۇزغان ۋە مۇشۇ سەۋەبتىن تۇتۇپ تەكشۈرۈلۈۋاتقان ئايكۆل بويىچە قانچىلىك ئادەم بار ھازىر؟ ھازىرنىڭ ئۆزىدىما؟ ھە ھازىرنىڭ ئۆزىدە. بىر يۈز يەتمىش نەچچە ئادەم بارمىكى قوشقان؟ بىر يۈز يەتمىش نەچچىمۇ؟ مەزكۇر خادىم يەنە بۇ بىر يۈز يەتمىش كىشىنىڭ قانداق يەردە سوراق قىلىنىۋاتقانلىقى يەنى ساقچىخانىدا قاماقخانىدا ياكى لاگېردا ئىكەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىدى ھازىر بۇلار قەيەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ شۇ تەربىيىلەشتىمۇ ها ھازىر بۇلار قەيەردە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ تەربىيىلەشتىمۇ ياكى ساقچىخانىنىڭ ئۆزىدىمۇ ۋە قاماقخانىدىمۇ گەپ قىلغان بارمسىزما تېلېفوندا ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ئاتۇشتا ئاتمىش بەش ياشتىن ئاشقانلارنىڭلا ناماز ئوقۇشىغا رۇخسەت ئىكەنلىكى بۇ قائىدىنى بۇزغانلارنىڭ لاگېرغا ئەكېتىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى ھازىر مۇشۇ خىزمەت جەريانىدا مۇشۇ ئۆي تەكشۈرۈش جەريانىدا ناماز ئوقۇشنى تەۋسىيە قىلامسىلەر ناماز ئوقۇماسلىقنىمۇ ئوقۇماسلىقنى تەۋسىيە قىلىمىز. ھەرقانداق بىرسىنىڭكى ئائىلە ئەزالىرىنىڭ پۈتۈنلەي ھېچقايسىنىڭ ئوقۇماسلىقنى تەۋسىيە قىلامسىز ياكى بەلگىلىك ئەھۋالدىكىلەرنى ئوقۇماسلىققا تەۋسىيە قىلامسىز. سەل ياشقا يامان چوڭراق دەيمەن.

قىلىسىز. شۇ قائىدىگە خىلاپ قىلغانلىرىنى مانا ئۆزىڭلار بىلىڭلار. دادىگە تاپشۇرۇپ بېرىمەن. دادىنى تەربىيەلەشكە ئاپ بېرىدۇ. دەپ شۇ مانا ئائىلىدىكىلەرگە تەرىپىمدە دوكلاتنى قىلىپ قاتارلىقتىن ماڭىدۇ. ئاتمىش بەش ياشتىن يۇقىرىلار ئوقۇسا بولىدۇ، ئۇنىڭدىن تۆۋەندىكىلەر ئوقۇسا بولمايدۇ دېگەن بۇ نامازنى چەكلەش قانچىلىك ۋاقىت بولدى مۇشۇ يولغا قويۇلۇۋاتقىنى؟ قانداق قويۇلۇۋاتقىنى بەلكىم ئون يەتتىنچى يىلى تارتىپ بولاتتۇ.

يىغىندا شىركەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈلۈۋاتقان دۆلەتتە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى قوللىماسلىق ھەققىدىكى سوئاللارغا تۇتقان پاسسىپ پوزىتسىيىسى سىياسەتچىلەرنىڭ ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك تەنقىدىگە ئۇچرىدى كوكا كولا ۋىزا قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشىنى ئەيىبلەشنى رەت قىلدى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزالىرىدىن توم كوتتون بۇ ئەھۋالنى ئېچىنىشلىق دەپ تەرىپلىدى

پائول لالى مۇنداق جاۋاب بەردى. بايا ئېيتقىنىمدەك، بىز ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە ساھىبخانلىق قىلىدىغان شەھەرلەرنى تاللاش، ئولىمپىكنى كېچىكتۈرۈش ۋە ياكى باشقا جايغا يۆتكەش ھەققىدە سۆز ھەققىمىز يوق. توم كاتىن بۇنداق ئەھۋالدا كوكا-كولا شىركىتىنىڭ ئۇلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن بۇلغانغان ئولىمپىكنى قوللاۋاتقانلىقىنى قايتا تەكىتلىدى. توم كاتىن يەنە باشقا شىركەت ۋەكىللىرىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن قارارىغا قوشۇلىدىغان ياكى قوشۇلمايدىغانلىقىنى سورىدى ۋەكىللەر ئاساسەن بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۇلارنىڭ ئىشى ئەمەسلىكىنى ئېيتىپ سوئالغا ئۇدۇل جاۋاب بەرمىدى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىس شىركەت ۋەكىللىرىدىن سوئالغا ئەگىتمەي ئۇدۇل جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلدى ۋە مۇنداق سوئال سورىدى. بىز ھەممىڭلارنىڭ ئولىمپىك ماھىرلىرى ئۈچۈن كۈچ چىقارغانلىقىڭلارغا ھۆرمەت قىلىمىز. لېكىن ھازىر ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزمەكچى بولغان ساھىبخاننىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلدىكى گىتلېر بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىۋاتىمىز. شى جىنپىڭ ناھايىتى ئېنىق قىلىپ بۇ مۇسابىقە ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ قانچىلىك قالتىس ئىكەنلىكىنى پۈتۈن دۇنياغا كۆرسەتمەكچى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ھاكىمىيىتى بولسا دىكتاتور ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان ھاكىمىيەت. مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئولىمپىكنى يۆتكەش كېرەكمۇ ئەمەسمۇ؟ ئۇدۇل جاۋاب بېرىڭلار. شى جىنپىڭ has said clearly on the record he wants to tell the whole world how great his governance is. which is uh, it's dictatorial and it's a genocide. Should it be moved? Yes or no? Виза şirketining yer xarakterlik qo'llash strategiyasining yuqori darajalik muavin raisi Andrea Fairchild mundaq javob berdi. Again, I will answer the question by saying as long as the governments allow the athletes to attend the games, مېنىڭ بۇ سوئالغا جاۋابىم، ئەگەر ھۆكۈمەتلەر تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىشىغا رۇخسەت قىلسا، ۋىزا شىركىتىمىزمۇ ئۇلارنى قوللايدۇ. كىرىستوفېر سىمىس ئۇنىڭ جاۋابىنىڭ ياق، يەنى ئولىمپىكنى خىتايدىن يۆتكەش پىكرىنى قوللىمايدىغانلىقىنى جەزملەشتۈردى.

بۇ يىل ئىيۇندا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو كوكا كولا قاتارلىق بىر قانچە داڭلىق شىركەتلەرنىڭ خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلەتكەنلىكىنى تەنقىدلەپ بۇ شىركەتلەرنى بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا سادىر قىلغان جىنايەتلىرىگە ئامېرىكىلىقلارنى شېرىك قىلىپ قويدى دەپ ئەيىبلىگەن ئىدى نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە كوكا كولا شىركىتى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنىغا قارشى پائالىيەت قىلغان

ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا سىياسىي پائالىيەتچىلەر ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ئۆزلىرىنىڭ مەزكۇر گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىنى ئاڭلاپ يۇقىرىقى داڭلىق شىركەتلەردىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى ئەسلىدە ئىنسانلىقنىڭ ئادالەتنى ياقلىشى بىلەن بۇ دۇنيانىڭ گۈللىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى بۇ ھەقتە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن مەزكۇر يىغىندا ھېچقايسى شىركەت ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلىمىدى ئەكسىچە باھانە كۆرسەتتى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھاياتى ئېلان ئارقىلىق تاپقان دوللارلاردىن قىممەتلىك ئىدى بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى. كانادا ھۆكۈمىتى يېقىندا كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئون بەش تۈرلۈك تەۋسىيەسىگە جاۋاب بېرىپ، ئۆزلىرىنىڭ بۇ مەسىلىلەردىكى سىياسىتىنى شەرھلىگەن. ھۆكۈمەت ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا يېقىندىن دىققەت قىلغانلىقى ۋە ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن بۇ زۇلۇمنى توختىتىشقا داۋاملىق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بىراق، ھۆكۈمەتنىڭ پوزىتسىيەسى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى قايىل قىلمىغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. كانادانىڭ جاستىن ترۇدېئۇ رەھبەرلىكىدىكى لىبېرال ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ كانادانىڭ مەۋجۇت يېڭى مۇساپىرلار ئورۇنلاشتۇرۇش پىروگراممىسىغا چۈشۈشى مۇمكىنلىكى، بىراق خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىشتە كانادانىڭ خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن تەڭ ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە بولغان ھەر جەھەتلەردىكى سىياسىتىنى تۇنجى قېتىم بۇنداق ئەتراپلىق شەرھلىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ مەلۇم بولۇشىچە ترۇديو ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ بۇ مەسىلىلەردىكى پوزىتسىيەسىنى كانادا ئاۋام پالاتاسىنىڭ تاشقى ئىشلار خەلقئارا تەرەققىيات كومىتېتى بىلەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تۆۋەن كومىتېتىنىڭ بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا ھۆكۈمەتكە سۇنغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئون بەش تۈرلۈك تەۋسىيەسىگە بەرگەن جاۋابىدا تەكىتلىگەن

ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى مەۋجۇت كانادا مۇساپىرلار پىروگراممىسىغا چۈشىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ھۆكۈمەتنىڭ قارىشىچە كانادانىڭ كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىگە پاناھلىق بېرىشكە ئائىت مۇساپىرلار ئېقىمى پىروگراممىسىمۇ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا چۈشىدىكەن بىراق كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنكاسى كانادادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى قايىل قىلالمىغان كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش جەمئىيىتىنىڭ دىرېكتورى مەمەت توختىنىڭ قارىشىچە، ھۆكۈمەت ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئايرىم سىياسەت چىقىرىش توغرىسىدىكى تەۋسىيەگە جاۋاب بەرمىگەن. مەمەت توختى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. كانادا پارلامېنتىنىڭ ئالغان قارارىدا ئۇيغۇر پاناھلانغۇچىلارنىڭ كاناداغا كىرىشىنى قولايلاشتۇرۇش

بىراق كانادادىكى بەزى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە ھۆكۈمەتنىڭ جاۋابىنى ئومۇمەن ئېيتقاندا ئىجابىي دېيىشكە بولىدىكەن ھۆكۈمەت ئون بەش تۈرلۈك تەلەپ ۋە تەۋسىيەنىڭ كۆپ قىسمىغا قوشۇلىدىغانلىقى بىراق بىر قىسمىنى خاتىرىلەپ قويغانلىقىنى ئېيتقان كانادادىكى رائۇل ۋالېنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسى ئادۋوكات يوناھ دىيامونت يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئىنكاسىنى ئومۇمەن ئىجابىي دەپ باھا بەردى. يوناھ دىيامونت مۇنداق دەيدۇ، ئومۇمىي جەھەتتىن ئالغاندا ھۆكۈمەتنىڭ ئىنكاسى ئىجابىي بولغان، ھۆكۈمەت تەۋسىيەدىكى مۇتلەق كۆپ قىسىم تەلەپلەرگە قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن، قالغانلىرىغا ھۆكۈمەت خاتىرىلەپ قويغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇنىڭدىكى مەزمۇنلار بىز ئالاھىدە ئەندىشە قىلىۋاتقان مەسىلىلەر بىلەن ئوخشاش. شۇڭا، مەن ھۆكۈمەتنىڭ ئىنكاسىنى ئومۇمەن ئىجابىي دەپ باھا بېرىمەن. ترۇدېئۇ ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىش ھەققىدىكى تەلەپ ۋە تەۋسىيەگە ئېنىق جاۋاب بەرمىگەن، بىراق ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى بېكىتىشتە داۋاملىق خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن تەڭ ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئادۋوكات يونا دىيامونت كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئىنكاسىغا باھا بېرىپ مۇنداق دېدى. ھۆكۈمەت مەزكۇر رايوندا ئىزچىل سىستېمىلىق باستۇرۇش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىغا ئائىت ئىشەنچلىك ۋە مەۋجۇت دەلىللەر بارلىقىنى ئېيتقان ھۆكۈمەت شۇنداق دەپلا قالماي يەنە ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى تەشكىللىك ۋە سىستېمىلىق جازالاۋاتقانلىقىنى قەيت قىلغان ھۆكۈمەت يەنە شەرقىي تۈركىستان ياكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا يۈز بەرگەن ئىشلارغا جاۋابەن تۆت خىتاي ئەمەلدارى ۋە بىر ھۆكۈمەت ئاپپاراتىنى جازالىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھۆكۈمەت يەنە رايوندا تولۇق ۋە چەكلىمىسىز تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. بىراق كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش جەمئىيىتىنىڭ دىرېكتورى مەمەت توختىنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر مەسىلىسى ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇقتىن ھالقىغان مەسىلە ئىكەن. ئۇ كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. ئەگەر ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى كىشىلىك ھوقۇق بۇزغۇنچىلىقى دائىرىسىدىن قارالسا، بۇ كىشىلىك ھوقۇق بۇزغۇنچىلىقىغا قارىتا قايتۇرىدىغان ئىنكاس ۋە تۇتىدىغان سىياسەت، ئىجرا قىلىدىغان مېخانىزملار تامامەن باشقىچە بولىدۇ. ئەگەر بۇنىڭغا مىللىي قىرغىنچىلىق نۇقتىئىنەزىرىدىن ۋە بۇ دائىرىدىن قارالسا، بۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان سىياسەت، قوللىنىدىغان مېخانىزم ۋە ئېلىنىدىغان تەدبىرلەر تامامەن باشقىچە بولىدۇ. كانادا پارلامېنتى تاشقى ئىشلار خەلقئارا تەرەققىيات كومىتېتى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تۆۋەن كومىتېتىنىڭ ئون بەش تۈرلۈك تەلەپ ۋە تەۋسىيەسى ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنى قويۇپ بېرىش، ئۇيغۇر ئېلىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش، تېخنىكا ئېكسپورتى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى كونترول قىلىش، كانادادىكى ئۇيغۇرلارنى قوغداش، ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا پاناھلىق بېرىش، خىتاي تۈرمىسىدىكى كانادا پۇقراسى ھۈسەيىنجان جېلىلنىڭ قويۇپ بېرىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىش ۋە ماگنىتسكىي قانۇنىنى ئىشقا سېلىش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. شىۋېيسارىيەدە نەشر قىلىنىدىغان يېڭى زۈرىخلىكلەر گېزىتىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇلدىكى سانىدا شى جىن پىڭنىڭ ئەڭ زور بايلىقى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان. ماقالىدە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ خىتاي مىللەتچىلىكىنى كۈچەيتىش تەشۋىقاتىنىڭ ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە غەربكە قارشى تۇرۇشتىكى قورالى قىلىنىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ماقالە ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر. شىۋېتسارىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان يېڭى سيۇرىخلىقلار گېزىتى يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل شى جىنپىڭنىڭ ئەڭ زور بايلىقى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىپ، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە غەربكە قارشى تۇرۇشتا خىتاي خەلقىنىڭ ھەم كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيەسىنى قورال قىلىۋاتقانلىقى، بۇ ئىدېئولوگىيەدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئورنىنى مۇستەھكەملەۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ماقالىدە بايان قىلىنىشىچە، شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتاي قانۇنىدىكى دۆلەت رەئىسىنىڭ ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتىغا قويۇلغان چەكلىمىنى ئوڭۇشلۇق بىكار قىلىپ، مەڭگۈلۈك رەئىس بولۇش پۇرسىتىنى ياراتقان. ئۇنىڭ ھەم كوممۇنىستىك پارتىيە ئىچىدە ھەم خىتاي خەلقى ئارىسىدا قوللاشقا ئېرىشەلىشىدىكى ئاساسلىق دەسمىيىسى قىپقىزىل مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيىسىگە ئىگە بولغانلىقى ئىكەن. ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى خىتاي چۈشى شوئارىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ بۈيۈك قەد كۆتۈرۈشىنى تەشەببۇس قىلىشى، ئىككى مىڭ ئەللىكىنچى يىلغا بارغاندا خىتاينى دۇنيادىكى ئەڭ قۇدرەتلىك زامانىۋى دۆلەتكە ئايلاندۇرۇش چاقىرىقى خىتاي خەلقىنى مەستانە قىلغان. خىتاي مەزكۇر ماقالىدا پەقەت خىتايلارلا ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان مىللىي دۆلەت دەپ ئاتالغان. شى جىنپىڭ تەختكە چىققاندىن باشلاپلا مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيەسىدىن قورال سۈپىتىدە پايدىلىنىش يولىنى تۇتقان. بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاينىڭ تېلېۋىزىيە، گېزىت، ئىنتېرنېت قاتارلىق ھەر تۈرلۈك ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ھەر كۈنى خىتاينىڭ قەد كۆتۈرۈشى بىلەن غەربنىڭ زەئىپلىشىشكە باشلىغانلىقى، غەربنىڭ تۇتۇۋاتقان يولىنىڭ خاتالىقى، غەربتە توختىماستىن ئۇرۇش-جېدەل، تېررورلۇق، كۆچمەنلەر كىرىزىسى، ئاپەتلەر يۈز بېرىدىغانلىقى، ئەكسىچە خىتاينىڭ تۇتقان يولىنىڭ توغرىلىقى، خىتاينىڭ تىنچلىقى، خىتاينىڭ توختىماستىن ئىلگىرىلەۋاتقانلىقى، قۇدرەت تېپىۋاتقانلىقى كۈچەپ تەشۋىق قىلىنىپ، خىتاي خەلقىنىڭ ئىدىيىسىدە غەرب ئەللىرى ئەسكى، خىتاي ياخشى دەيدىغان تەسىراتنى شەكىللەندۈرگەن. بۇ تەسىرات ھەتتا خىتاينىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر، غەرب بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە دىپلوماتىيە ساھەلىرىگە قەدەر كېڭەيگەن. خىتايلار چەت ئەللىكلەر بىلەن بولغان ھەرقانداق مۇناسىۋەتتە ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتىدىغان كىبىرغا ئېرىشكەن. خۇددى خوڭكوڭدا يۈز بەرگەندەك، خىتايدا بىرەر ۋەقە يۈز بېرىپ قالسا، بۇنىڭ ئوت پىلتىسىنى ئىككىلەنمەي غەربلىكلەرگە ئارتىپ قويۇش ئۆزگەرمەيدىغان ئادەتكە ئايلانغان. ماقالىدە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىچە، شى جىنپىڭ قوزغىغان ۋە قورال قىلغان بۇ مىللەتچىلىك باشقا مىللەتلەرنىڭ مۇستەقىللىقىنى، ئىنسانىي ھەققىنى تونۇمايدىكەن. خىتاي خەلقىمۇ ھاكىمىيەت بىلەن بىرلىشىپ باشقا مىللەتلەرنى باستۇرۇشنى ئۆزىنىڭ بۇرچى بىلىدىكەن. ماقالىدا مۇنداق دەيدۇ، مىللەتچىلىكنىڭ يادروسىدىكى بۇزغۇنچىلىق خىتاينىڭ ئىچكى سىياسىتىدە ئاللىقاچان ئۆزىنى نامايان قىلدى. خەلقنى، بولۇپمۇ باشقا مىللەت ۋە ئېتنىك گۇرۇپپىلارنى قاتتىق ئىدارە قىلىش ياكى تىزگىنلەشتە ئۇلارغا قوللانغان زۇلۇم ۋە باستۇرۇشلار بۇنى كۆرسىتىپ بەردى. شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ باشقا مىللەتلەرنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى دەلىللىدى. شى جىنپىڭنىڭ مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيىسىنىڭ ئەينى زاماندىكى گىتلېرنىڭ فاشىزملىق ئىدېئولوگىيەسىدىن ھېچ پەرقلەنمەيدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى پەرھات مۇھەممىدى ئەپەندى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئەزەلدىن ئۆز ھۆكۈمرانلىقىغا باش ئەگمىگەن مۇستەملىكىسى ئاستىدىكى ھېچقانداق بىر مىللەتنىڭ كىشىلىك ھەققىگە ھۆرمەت قىلمىغانلىقىنى تەكىتلىدى. شى جىنپىڭنىڭكى يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتى سېپى ئۆزىدىن تىپىك بىر فاشىزملىق. يەنى شى جىنپىڭنىڭكى بۇ ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان ئاتالمىش خىتاي مىللەتچىلىكىنىڭ ماھىيىتى ئەينى چاغدىكى گىتلېرنىڭكى يۈرگۈزگەن فاشىستىك ئىدېئولوگىيىسىدىن ھېچقانداق پەرقى يوق. خىتاي دەيدۇ، بىز ئەللىك ئالتە مىللەت بار، جۇڭگودا ھەممىسى ھوقۇقتا باراۋەر دەيدۇ. ئەمەلىيەتتە ماھىيەتكە قارايدىغان بولساق، بۇ يەردە مۇستەبىت كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شى جىنپىڭ باشلىقىدىكى ھاكىمىيەتنىڭكى خىتاي بولمىغان باشقا مىللەتلەرگە ئۆزىنىڭ تېررىتورىيىسىدىكى يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىگە قارايدىغان بولساق، بۇ يەردە تىپىك بىر فاشىزملىق ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. بۇنىمۇ خەلقئارا جامائەتچىلىك ئېتىراپ قىلىغلىق. يەنى خىتاينىڭ مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلمىغان، تىلىنى قوبۇل قىلمىغان، خىتاي مىللىتىنىڭكى خوجايىنلىق ئورنىنى قوبۇل قىلمىغان ھېچ بىر مىللەتنىڭكى ياشاش ھەققى يوق دېگەن بىر ئىدېئولوگىيە ئەمدى. ھازىر شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ خىتايلاشتۇرۇش، ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش سىياسىتىمۇ شى جىنپىڭنىڭكى بۇ فاشىستىك ئىدېئولوگىيەسىنىڭكى ماھىيىتىنى ناھايىتى جانلىق شەكىلدە ئىسپاتلاپ بېرىدۇ. نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى. مىللەتچىلىك ئىدىيەسىنىڭكى ئەمەلىيەتتە مىللەتنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ھەم ئۇنى قۇدرەت تاپقۇزۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى تارىختىن قايتا قايتا ئىسپاتلانغان. خىتايغا ئوخشاش فېئوداللىق ئىدىيەدىن تېخى مۇستەقىل بوپ بولالمىغان، پارتىيە بىلەن دۆلەتنى ئايرىشنى خالىمايدىغان ياكى ئايرىيالمايدىغان بىر قەۋىم ئۈچۈن مىللەتچىلىك ئىدىيەسى ناھايىتى ياخشى بىر قورال. شۇنىڭ ئۈچۈن شى جىن پىڭ تەختكە چىققاندىن بېرى، خىتايدا مىللەتچىلىكنى تەرغىب قىلىۋاتىدۇ ھەم ئۇنى قۇترىتىۋاتىدۇ. بۇ ئۇزۇندىن بۇياق داۋاملىشىۋاتىدۇ ھەم خىتايدا بۇ ناھايىتى بازارلىق بىر قورال. شۇنىڭغا خىتاينىڭكى بۇنىڭدىن كېيىن بۇ مىللەتچىلىكنى تېخى تەرغىب قىلىشى بۇ تەبىئىي ئەھۋال دەپ قاراشقا بولىدۇ. بىراق، خىتاي جەمئىيىتىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتقان بۇ مىللەتچىلىك ۋاقتى كەلگەندە شى جىن پىڭغا ئېغىر باش ئاغرىقى تېپىپ بېرىدىكەن. ئەشەددىيلەشكەن مىللەتچىلىك بەزىدە ئەرزىمەس بىر ۋەقەنى ئۇلغايتىپ، تىزگىنلىگىلى بولمايدىغان زور ھادىسىگە ئايلاندۇرۇۋېتىدىكەن. بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىدە ماقالىدا بىر قانچە ۋەقەلىك تىلغا ئېلىنغان. بۇلارنىڭ بىرى ھ ئەند ئېم، نايك قاتارلىق خەلقئارالىق شىركەتلەر ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئالاقىسى بولغان شىنجاڭنىڭ پاختىلىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەشنى رەت قىلغاندىن كېيىن، خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا بۇ شىركەتنىڭ ماللىرىنى، ھەتتا چەت ئەل ماللىرىنى ئومۇميۈزلۈك بايقۇت قىلىش دولقۇنى قوزغالغان. يەنە بىرى، خېنەندىكى كەلكۈن ئاپىتى يۈز بېرىۋاتقان نەق مەيداندىن خەۋەر تارقىتىۋاتقان گېرمانىيەلىك بىر مۇخبىر ئالدىنقى كۈنى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قورشاپ ھۇجۇم قىلىشىغا ئۇچرىغان. خىتايلار ئۇنىڭ قول تېلېفونىنى، كامېرالىرىنى تارتىۋېلىشقا ئۇرۇنغان. ئۇنىڭغا، يوقال بۇ يەردىن! جۇڭگونى قارىلاشنى توختات! دەپ ۋارقىرىغان. يەنە بىرى بولسا، ئىلگىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدە يۈز بەرگەن ياپونغا قارشى خەلق ھەرىكىتى. خىتاي پۇقرالىرى نەنجىڭ قىرغىنچىلىقىنىڭ خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ياپونغا قارشى نامايىشلارنى باشلىغاندا ھۆكۈمەت دەسلەپتە قوللىغان، ئەمما ۋەقە زورىيىپ كېتىپ، تىزگىنلەش تەسكە توختىغان. شى جىنپىڭ نۆۋەتتە خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ جاھانغا خوجا بولۇش ئارزۇلىرىنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا قاندۇرۇپ كەلمەكتە ئىكەن. تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنى دەرھال خىتايغا قوشۇۋېلىش، سەنكاكو ئارىلى مەسىلىسى بىلەن ياپونىيەگە ھۇجۇم قىلىش، ھىمالايا تاغلىرىدىكى ھىندىستان ئەسكەرلىرىگە ھۇجۇم قىلىش، ئامېرىكىنى يامانلاش چۇقانلىرى خىتاي تاراتقۇلىرىدا كەڭ بازار تاپماقتا ئىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شى جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە غەربكە قارشى تۇرۇشتا خىتايلارنىڭ مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيىسىدىن كەڭ تۈردە پايدىلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇلتۇر ئالتىنچى ئاي مەزگىلىدە تۈركىيەدىكى ئادۋوكاتلار ئۇيۇشمىسىغا ئەزا يۈز تۈرك ئادۋوكاتىنىڭ ئىمزالىغىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ھەققىدە بېدېتېگە ئەرز سۇنۇلغان. يېقىندا بېدېتېنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىن ئۇلارغا جاۋاب كېلىپ، ئۇلارنىڭ ئەرزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىدىن ئون سەككىزىنچى كۈنىگىچە قاراپ چىقىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان.

شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى تۈرك ۋە مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ قانىغان يارىسىدۇر. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى تۈرك دۇنياسىنىڭ مەسىلىسىدۇر. بىز قانۇن بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئادۋوكاتلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە زىممىمىزگە چۈشكەن ۋەزىپىنى ئادا قىلىشقا تىرىشىمىز. بۇ مەسىلىدە بىزنى ئىزچىل قوللاۋاتقان كەسىپداشلىرىمغا رەھمەت ئېيتىمەن.

مۇزاكىرە يىغىنلىرى بولۇپ كۈن تەرتىپكە كېلىۋاتىدۇ. بۇ يەنە بىر قېتىم شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋەزىيەتنىڭ، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ ئەرزىيەت كومىتېتىدا مۇزاكىرە قىلىنىشى نۇقتىئى نەزىرىدىن ناھايىتى مۇھىم. بۇنىڭ قانداق بىر نەتىجە بېرىدىغانلىقىنى ھازىر بىر نەرسە دېيىش قىيىن. ئەمما نېمىلا بولمىسا مۇشۇ كومىتېتتا مۇشۇ ئەرزنىڭ قايتا كۆزدىن كەچۈرۈلۈشى، شۇنداق ئادۋوكاتلاردىن يېڭى ماتېرىياللار بىلەن تەمىنلەشنى ئىلتىماس قىلىمىز. مۇشۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان بولۇۋاتقان بۇ ھادىسىلەرگە نىسبەتەن بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنىڭ يەنىمۇ بىر قەدەم ئېلىشى، يەنىمۇ بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنى باشقا كومىتېتلىرىنىمۇ جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشى ۋە ئۇيغۇرلارغا بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق نىسبەتەن بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتى ۋە بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈش نۇقتىئى نەزىرىدىن ناھايىتى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ ۋە تەسىرلىك بىر رول ئوينايدۇ. ئەنقەرەدىكى ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئىنستىتۇتى ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇنىڭ تۈركىيەدە قانۇنىي يول بىلەن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى ئېلىپ بېرىشتا ياخشى بىر باشلىنىش بولغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. تۈركىيە جەھەتتىن دېگەندە، تۈركىيەنىڭكى شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر دەۋاسىغا چوڭ بىر تۆھپە بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. بۇ بەلكى بىر باشلىنىش بولۇشى مۇمكىن، يەنى قانۇنىي يول بىلەن شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىمۇ كۈن تەرتىپكە ئەكېلىپ تۇرۇپ، ئۇ يەردىكى زۇلۇمغا قارشى ئۇيغۇرلارغا ساھىب چىقالايدىغانلىقىنىمۇ كۆرسەتكەن بىر مىسال بولدى. شۇنىڭ باشقا تەشكىلاتلارمۇ بەلكىم مۇشۇنىڭغا ئەگىشىپ تۇرۇپ ۋە شۇنداق يول بىلەن، يەنى قانۇنىي يول بىلەن ھەل قىلىشنىڭكى ئۇسلۇبىنى ئۆگەنگەن بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ئەرزنامىنىڭ جەنۋەدە يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنىڭ ئۈچ باسقۇچلۇق شەرقىي تۈركىستان ئىستراتېگىيەسىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى ئۈچۈن زور ئەھمىيىتى بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئەمدى بۇ تۈركىيەدىكى بۇ ھەرىكەت تەبىئىي شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر داۋاسىغا پايدىسى بارمىدى؟ شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان زۇلۇمغا قارشى تۇرۇشى ۋە بۇنى ساھىبلىنىشى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن جىق پايدىسى بار ئەمدى داۋا ئۈچۈن. بولۇپمۇ ماۋۇ داۋانىڭ ئىستراتېگىيەنىڭ ئىككىنچى قەدىمىندە قانۇن يولى بىلەن كۈرەش قىلىش دېگەن

ئەرز ئىلتىماسى سۇنالايدىكەن. تۈركىيەدىكى ئادۋوكاتلار تۇنجى قېتىم بۇنداق بىر ئەرزنامە سۇنغان بولۇپ، كېلىچەكتە باشقا ساھە ۋە كەسىپلەردىكى كىشىلەرنىڭمۇ مۇنداق ئەرزلەرنى تېخىمۇ كۆپ سۇنۇش ئېھتىماللىقى بار ئىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. خىتاينىڭ تەلىپى بىلەن ئۆتكەن ھەپتە ماراكەشتە تۇتقۇن قىلىنغان ئىدرىس ھەسەننىڭ خىتايغا قايتۇرۇلۇش ئېھتىماللىقى ئۇنىڭ ئائىلىسى ۋە ئۇيغۇرلارنى ئەندىشىگە سالغان ئىدى. ئىگىلىشىمىزچە، نۆۋەتتە ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كۆپلىگەن خەلقئارالىق تەشكىلاتلار ۋە پائالىيەتچىلەر ھەرىكەتكە كەلگەن.

ئوتتۇز تۆت ياشلىق ئىدرىس ھەسەن كومپيۇتېر ئىنژېنېر بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى تۈركىيەگە كېلىپ ئولتۇراقلاشقان. ئىدرىس ھەسەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئۇيغۇرلارنىڭ شاھىتلىق ۋىدىيولىرى قويۇلغان بىر تور بەتنى لايىھەلىگەن. ئىدرىس ھەسەن كومپيۇتېر بىلىملىرى كەسپىدە كۆرۈنەرلىك نەتىجىسى بولغان ئۇيغۇرلاردىن بىرى بولۇپ، خاكېرلىق ئاساسىي بىلىملىرى ناملىق كىتابنىڭ مۇئەللىپى ئىكەن. ياۋروپا خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىدرىس ھەسەن تۈركىيە دائىرىلىرى تەرىپىدىن بىرنەچچە قېتىم قولغا ئېلىنغان بولۇپ، بىخەتەرلىكىدىن تەشۋىش ئىشلەنگەن ئىدرىس ماراكەشتىن ياۋروپاغا كېتىش ئۈچۈن ئون توققۇزىنچى ئىيۇل كاسابلانكىغا بارغان. ماراكەش مىللىي بىخەتەرلىك ئىدارىسى يىگىرمىنچى ئىيۇل كۈنى ئىستانبۇلدىن كاسابلانكا خەلقئارا ئايرودرومىغا چۈشكەن بىر خىتاي پۇقراسىنىڭ قولغا ئېلىنغانلىقىنى دەلىللىگەن. ماراكەش خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ باياناتىدا مەزكۇر شەخسنىڭ تېررورلۇق تەشكىلاتى تىزىملىكىدىكى بىر تەشكىلاتنىڭ ئەزاسى ئىكەنلىكى سەۋەبلىك، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەلىپى بىلەن خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى تەرىپىدىن قىزىل تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغانلىقى قەيت قىلىنغان. مەزكۇر باياناتتا يەنە مەزكۇر ۋەقە ھەققىدە خىتاي ۋە خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى خادىملىرىغا مەلۇمات بېرىلگەنلىكى، قايتۇرۇۋېتىش جەريانىنى باشلاش ئۈچۈن شەخسنىڭ سوت مەھكىمىسىگە تاپشۇرۇپ بېرىلگەنلىكى ئېيتىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرى ئارقىلىق ئىدرىس ھەسەننىڭ، قايتۇرۇۋېتىلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەنلىكىنى ئېيتقان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ماراكېش ۋە خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا جىنايەتچىلەرنى قايتۇرۇپ بېرىش كېلىشىمنامىسى ئىمزالانغان بولۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ماراكېش پارلامېنتى تەرىپىدىن تەستىقلانغان ئىدرىس ھەسەننىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى ئىگىلەش ئۈچۈن ماراكېشنىڭ تۈركىيىدىكى باش ئەلچىخانىسىغا تېلېفون قىلغان بولساقمۇ تېلېفونىمىز ئېلىنمىدى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى خەلقئارا ئولىمپىك مۇسابىقىسى

خىتايغا قايتۇرۇۋېتىش خەتىرى بولغان ئىدرىس ھەسەن ئۈچۈن تۈركىيەدىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى پىروفېسسور ئىلياس دوغان ئەپەندىم ماراكەش دۆلەت ئورگانلىرى ۋە خەلقئارالىق تەشكىلاتلارغا مەكتۇپ يازغان تۈركىيە ھاجى بايرام ۋەلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قانۇن پىروفېسسورى ئىلياس دوغان ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر خەلقئارالىق قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىنى باشلىتىشتىكى maqsadining idris hasanning bexatar bir davlatga avatishni qo'lga keltirish ekanligini aytdi ilyos to'an apandim yana mundoq dedi idris hasan sadece Uygur asıllı eğitimli bir aydın olduğu için Çin'in takibine maruz kalmıştır. Tas makamları da Çin'in bu talebini ciddiye almışlardır. İşte bu iadesi halinde ölüme kadar

ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ مەسئۇلى دوكتور دىلنۇر رەيھان خانىم فرانسىيىنىڭ ماراكەشتىكى ئەلچىخانىسى ۋە ماراكەشنىڭ فرانسىيىدىكى ئەلچىخانىسىغا بېسىم چۈشۈرۈش ئۈچۈن توردا قۇتقۇزۇش تەشۋىقات ھەرىكىتىنى باشلاتقان ماراكەش فىرانسىز تىلى قوللىنىدىغان دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ كۆزەتكۈچىلەر فرانسىيىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مەزكۇر فىرانسىزچە تەشۋىقات پائالىيىتىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىمەكتە مەزكۇر پائالىيەت توردا چوڭ تەسىر قوزغىغان بولۇپ، ستراسبۇرگتىكى ياشلار گۇرۇپپىسى ماراكەش باش كونسۇلى بىلەن كۆرۈشكەن. دوكتور دىلنۇر رەيھان خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، ماراكەش باش كونسۇلى ياشلار گۇرۇپپىسىغا ئىدرىس ھەسەن ئۈستىدىكى ئەيىبلەشلەرنىڭ تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى، ئىدرىس ھەسەننىڭ ئاقىۋىتىگە سوتنىڭ قارارى بويىچە ھۆكۈم چىقىرىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. دوكتور دىلنۇر رەيھان خانىم فىرانسىيەدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان، قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىنىڭ تەپسىلاتىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشتى. فرانسىيەدىكى قايسى شەھەرلەردە قۇرۇلغان فىرانسىز ياشلار گروپپىلىرىمىزنى قوزغاپ ئۇلارنىڭكى دەرھال بىر تورلاردا بولۇپمۇ بىر ھەرىكەت قوزغىشىنى ئىدرىسنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بولۇپمۇ فرانسىيەنىڭكى ماراكەشتىكى كونسۇلخانىسى ۋە ماراكەشنىڭ فرانسىيەدىكى كونسۇلخانىلىرىغا بېسىم قىلىشنى چاقىرغانتىم بىزگە ئەگىشىدىغان ماراكەشتە فرانسىيەلىك تېگى ماراكەشلىكلەرمۇ ئىنتايىن كۆپ بولغاچقا توردىكى كامپانىيەلەر بارغانسېرى ئۇلغىيىپ كەتتى بىزنىڭكى ستراسبۇرگتىكى گۇرۇپپىمىز ياشلار گۇرۇپپىمىز بۈگۈن ستراسبۇرگتىكى ماراكەش كونسۇل باش كونسۇلى بىلەن كۆرۈشتى باش كونسۇلنىڭ دېگىنى قالايمىقان ئادەمنى يولغا سېلىۋەتمەيدۇ ئىدرىسقا يەنە مەلۇم ۋاقىت بار بولۇپمۇ ئۇنىڭكى ئۈستىدىن ئەيىبلىمىلەرنى تەكشۈرۈپ چىقىش ۋە بىر سوت ئېچىشقا توغرا كېلىدۇ شۇڭا ۋاقىت كېتىدۇ بۇنىڭغا بىراز ئائىلىسى بەك ئەنسىرەپ كەتمىسۇن دېگەن نېمىنى ئۇچۇرنى بەردى ئەمدى بىزنىڭكى بۇ بۈگۈن ئەتىگەنكى ياشلار گۇرۇپپىمىزنىڭكى باش كونسۇل بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدىن ئېرىشكىنىمىز ئەمدى چۈشەنگىنىمىز ماراكەش ھۆكۈمىتى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ھېچقانداق كۈچى يوق شۇڭا كۈچ ئەمدى شۇ بىزدە يەنى بىز فرانسىيەدىكى ماراكەشلىكلەر ئارقىلىق ماراكەش جەمئىيىتىنى قوزغىشىمىز كېرەك ئەگەر ماراكەش جەمئىيىتى قوزغىلىپ ھۆكۈمەتنىڭكى ئىدىرىسنى قايتۇرۇۋېتىشىگە قارشى ئاۋازلار كۈچەيسە ئۇ چاغدا ھۆكۈمەتكە بۇ چوڭ بېسىم بولۇپ ھەم بىر كۈچ بولىدۇ يەنى ئۇنىڭ كەينىدىن ھازىر ماراكەشتىكى خېلى تونۇلغان كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىۋىستلىرى بىلەن تونۇشتۇق ئۇلار ھەرىكەتكە كېلىۋاتىدۇ ھازىر شۇڭا مەنچە مەنچە ئۈمىد بار دەپ ئويلايمەن ئۇندىن باشقا ئەمدى ھۆكۈمەت تەرەپتىن مېنىڭكى دەرھال دۈشەنبە كۈنىدىن دۈشەنبە كۈنى ئەتىگەندىلا فرانسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە ئىلتىماس سۇندۇم ئىدرىسنى فرانسىيەنىڭكى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن فرانسىيە قانداق بولمىسۇن بىر كىشىلىك ھوقۇق دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن دېموكراتىيە دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن ماراكەشكە

ئېنىق بىر خەۋەر يوق. شۇ ئاخىرقى قېتىم كۆرۈشكەنلىكىم ھەققىدە خەۋەرگە چىقىپ بولدى ئۇ. ئاندىن ئۇندىن كېيىن كۆرۈشەلمىدۇق ئەمدى. رەسمىي تۈردە كۆرۈشەلمىدۇق. يولدىشىمنى تېلېفون قىلغىلى قوي، ئانداق ئاسانلىقچە تېلېفون قىلغىلى قويمايدىغان ئوخشايدۇ. ھەم ئەمدى ھېچكىمنى كۆرۈشتۈرگىلىمۇ قويمايدىكەن. ھەتتا مۇخبىرلار، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى دېگەندەك يەردىنمۇ ئادەملەر بېرىپ كۆرۈشەلمەپتۇ. يولدىشىم ھەققىدە ئەمدى ھەر دۆلەتتىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ئەمدى ئۆزى تۇرۇشلۇق يەر ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلار بىلەن كۆرۈشۈپ قىلىقلىق ئەمما تېخى ئەمدى يولدىشىم ھەققىدە ئەمدى ئېنىق بىر ئەمدى مەلۇمات يوق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىدرىس ھەسەننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان خىزمەتلىرى ھەققىدە توختالدى. ئىدرىس ھەسەن ئەپەندىمنىڭ مەسىلىسى بۇ كىشىنى بىخەتەر ئۈچىنچى بىر دۆلەتكە يۆتكەپ كېتىش ئۈچۈن قولدىن كەلگەن ھەرىكەتلەرنى قىلىۋاتىمىز. بىز ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار كومىتېتى ئارقىلىق ۋە گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئارقىلىق ۋە باشقا يەنە بىر قىسىم مۇشۇ مۇھاجىرلار مەسىلىسىدە مۇتەخەسسىسلەشكەن ئورتا شەرق، ئەرەب دۆلەتلىرىدە، ئافرىقا دۆلەتلىرىدە مۇھاجىرلار ئىشلىرىنى، مۇھاجىرلارنى. ھەمكارلاشقان بىر قىسىم خەلقئارا تەشكىلاتلار ئادۋوكاتلار ھوقۇقچىلار بىلەنمۇ يەنە ئوخشاش بولمىغان يوللار بىلەن ھەم خەلقئارا تەشكىلاتلار بىلەن ھەمكارلىشىش ئارقىلىق ھەم ھۆكۈمەتلەر بىلەن دۆلەتلەر بىلەن ئالاقىلىشىش ھەمكارلىشىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈپ بۇ قېرىندىشىمىزنىڭ خىتايغا ئەمەس ئۈچىنچى بىخەتەر دۆلەتكە يۆتكىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشقا تىرىشىۋاتىمىز. ئەمما بىز كەلگەن بىر مەلۇماتلارغا قارىغان چاغلىرىمىزدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ قول ھەرىكەتلەرنى قىلىپ ماراكەشكە ناھايىتى قاتتىق بېسىم قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەمما ئىنشاللا قېرىندىشىمىز ساق سالامەت ئۈچىنچى بىر دۆلەتكە خاتىرجەم يا تۈركىيەگە يا باشقا دۆلەتكە يۆتكەپ كېتىلىدۇ دەيدىغان بىر ئۈمىدىمىز بار. خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا تەھدىت سېلىش قىلمىشلىرىنىڭ كۈچىيىشى سەۋەبلىك مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بىخەتەر بىر دۆلەتكە يەرلىشىش ئارزۇسى كۈچەيمەكتە بىراق خىتاي ھۆكۈمىتى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنى قايتۇرۇپ كېتىشكە تىرىشماقتا بۇ خەۋەرنى ئىستانبۇلدىن ئازىغ تەييارلىدى يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار Хайр хош. This concludes our program from Washington DC. You've been listening to Radio Free Asia.